ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ອືມ ເຈົ້າ ເປັນຈັ່ງໃດ ສະພາບ ສຸຂະພາບ ຍັງເຂັ້ມແຂງ ໂອ້ ເຈົ້າ ສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ວ່າອາກາດໜາວແລ້ວ ອືມ ເລີ່ມໜາວແລ້ວເນາະ ກໍໃຫ້ທ່ານທີ່ຮັບຟັງຮັບຊົມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສນີ້ ກໍຮັ ກສາສຸຂະພາບໄປພ້ອມໆກັນເນາະ ເຈົ້າ ເປັນຈັ່ງໃດແຂກຮັບເຊີນເຮົາມື້ນີ້ສຸພັດຕາ ໂອ້ ແຂກຮັບເຊີນຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ເປັນແມ່ຄ້ານ້ອຍຮ້ອຍລີລາເດີ້ເນາະ ຊຶ່ງວ່າ ອັນ ກະມີຫຼາຍໆຄົນເນາະ ເຈົ້າ ປັດຈຸບັນນີ້ກໍ ຫັນໂຕມາຂາຍເຄື່ອງທາງອອນລາຍ ຫຼາຍຄົນກໍລາອອກຈາກການເຮັດວຽກປະຈຳມາເປັນແມ່ຄ້າອອນລາຍ ອືມ ແມ່ນລະ ແຕ່ວ່າແຂກພິເສດຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ກໍແມ່ນແມ່ຄ້າອອນລາຍ ແຕ່ວ່າອາຍຸ ຊິວ່າອາຍຸ ນ້ອຍທີ່ສຸດກໍວ່າແມ່ນ ສຳລັບແຂກທີ່ເຮົາສຳພາດມາ ລະກະສາມາດເວົ້າໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວໃນການຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍຫັ້ນນະ ເອີ ແລ້ວກໍທີ່ສຳຄັນກໍຄືແມ່ຄ້ານ້ອຍຄົນນີ້ນີ້ ກໍຫາເງິນຈາກການຂາຍເຄື່ອງອອ ນລາຍນີ້ ຊ່ວຍພໍ່ຊ່ວຍແມ່ນີ້ປຸກເຮືອນ ຜູ້ໃດສຸພັດຕາ
ເຈົ້າ ອືມ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ໃນມື້ນີ້ເນາະ ແຂກຮັບເຊີນຂອງພວກເຮົາກໍຄື ນາງ ຈັນທິດາ ເນາະ ຫຼືວ່າ ອັນ ນ້ອງແຊນດີ້ ຂໍເອີ້ນເພິ່ນນ້ອງແຊນດີ້ເນາະ ລະກະ ອ່າ ນ້າບ່າວຂອງເພິ່ນເລີຍ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີແຊນດີ້

ໂດຍ ແຊນດີ້ອາຍຸ 13 ປີ ຢູ່ຫ້ອງ ມ.2 ໂດຍ ກ່ອນຈະມາຂາຍອອນລາຍແມ່ນແຊນດີ້ຫັ້ນມັກຂາຍອອນລາຍຢູ່ແລ້ວ ເຫັນເອື້ອຍຄົນໜຶ່ງເນາະ ແບບທີ່ແບບເພິ່ນຂາຍອອນລາຍ ແລ້ວເພິ່ນຂາຍດີແຮງ ລະແຊນດີ້ກະຢາກຂ າຍ ແຕ່ບັດນັ້ນແຊນດີ້ກະໄປລັກ ຊື້ສະບູໂດຍທີ່ບໍ່ບອກແມ່ເລີຍ ເອົາ ສະບູສິມາສົ່ງແລ້ວ ລະໄປ ຈຶ່ງໄປບອກແມ່ວ່າ ມ່າມ້າ ແຊນດີ້ສັ່ງສະບູເດີ້ ແລ້ວແມ່ກໍເວົ້າວ່າ ລູກເປັນຫຍັງຄືບໍ່ບອກມ່າມ້າ ຄັນມ່າມ້າບໍ່ມີເງິນເດ້ ສິເຮັດແນວໃດ ແມ່ບອກ ແມ່ບອກແບບນີ້ ແລ້ວບັດນັ້ນຂາຍໄປກະ ກະປະມານຂາຍໄດ້ 2-3 ກ້ອນ ແມ່ນຄົນກະເຂົ້າເບິ່ງປະມານ 10 ປາຍຄົນ ແຕ່ບັດນັ້ນນ້າບ່າວແຊນດີ້ກະເຫັນວ່າແຊນດີ້ຕັ້ງໃຈຂາຍອອນລາຍ ກໍເລີຍ ເອົາເມັດມ່ວງມາໃຫ້ຂາຍ ເພາະວ່ານ້າບ່າວແຊນດີ້ກະຂາຍອອນລາຍຢູ່ແລ້ວ ໂດຍ ເອົາເມັດມ່ວງມາໃຫ້ຂາຍ ກະໄດ້ຂາຍຫຼາຍແຮງ ຄົນເຂົ້າເບິ່ງ 1,000 ຄົນເລີຍ ມື້ແລກ ໂອ້ 1,000 ຄົນເລີຍ ໂອ້ ມື້ທຳອິດແມ່ນບໍ່

ທຳອິດກະໄລຂາຍທົ່ວໄປເນາະ ຂາຍຜ່ານ Facebook ສ່ວນໂຕ ແລ້ວບັດນີ້ມາເລີຍ ກໍເລີຍຄິດວ່າຕັ້ງເພຈ ຕັ້ງເພຈ ບັດນີ້ນ້ອງ ນ້ອງ ນ້ອງແຊນນີ້ເປັນຄົນໂຕນ້ອຍເນາະ ເຮົາກໍເລີຍວ່າແມ່ຄ້ານ້ອຍ ແລ້ວເຮົາສິເຮັດຈັ່ງໃດ ໃຫ້ຄົນຈື່ ປະມານນີ້ ແລ້ວ ລາ ເວລາທີ່ເຮົາໄລ ເຮົາ ເຮົາຈະເປີດເພງໃຫ້ພ້ອມ ເປີດເພງແລ້ວເນາະ ກໍເລີຍ ອ່າ ຄິດຊື່ອອກມາເປັນວ່າຮ້ານແມ່ຄ້ານ້ອຍຮ້ອຍລີລາ ອືມ ໂດຍ ບັດນີ້ຢາກຖາມລຸງອຸ່ນແກ້ວ ຢາກຖາມ ຊິວ່າລຸງບໍ ຊິວ່າລຸງ ວ່າອ້າຍກໍແລ້ວແຕ່ ອັນນ່າ ສົມມຸດວ່າ ສົມມຸດວ່າລຸງອຸ່ນແກ້ວນີ້ ອັນ ຢາກໃຫ້ແຊນດີ້ແນະນຳລຸງອຸ່ນແກ້ວ ສົມມຸດວ່າລຸງອຸ່ນແກ້ວນີ້ຢາກຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍໄດ້ດີ ຕ້ອງເຮັດຈັ່ງໃດ ລຸງອຸ່ນແກ້ວບໍ່ ເຄີຍຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ອ່າ ຖ້າຢາກຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍເນາະ ຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານ ແລະ ຕ້ອງ ເອີ ລົງທຶນໃຫ້ໄດ້ ແມ່ນ ຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານເວົ້າກັບລູກຄ້າ ມີການເວົ້າ ໂດຍ ແລ້ວກະຕະຫຼົກໄປນຳກະໄ ດ້ ເພາະວ່າແຊນດີ້ກໍເປັນຄົນຕະຫຼົກຢູ່ແລ້ວ ແລ້ວກໍມີລີລາທ່າທີທ່າເຕັ້ນ ເພາະວ່າແຊນດີ້ເປັນຄົນມັກເຕັ້ນຢູ່ແລ້ວເນາະ ແລ້ວກໍເອົາສິນຄ້າເຂົ້າກັບເຮົາ

ແມ່ນແລ້ວ ຮັນລີ້ນີ້ ຮັນລີ້ ອືມ ເຈົ້າ ບັດ ບັດນີ້ຢາກຂໍຖາມຜູ້ປົກຄອງເນາະ ຄືນ້າບ່າວຂອງແຊນດີ້ວ່າ ເພຈທີ່ວ່າຕັ້ງຂາຍເຄື່ອງນີ້ນີ້ ຕັ້ງມາດົນປານໃດແລ້ວ ແລະ ໃນຕອນນັ້ນຫັ້ນຂາຍສິນຄ້າໃດ ອັນ ເປັນ ອັນ ສິ່ງທຳອິດ ນະ ເຈົ້າ
ພໍຈື່ບໍ ເພຈ ສຳລັບເພຈເຮົາກະຕັ້ງມາດົນເຕີບ ກະປະມານ 2-3 ປີທີ່ວ່າເຮົາຂາຍອອນລາຍມາ ສຳລັບຂາຍ ອ່າ ເປັນເພຈເຮົາເອງເນາະ ກະຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ ພວກ ອ່າ ເຄື່ອງ ອ່າ ເປັນອາຫານເສີມ ເປັນອີ່ຫຍັງ ຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ວ່າເຮົາຂາຍເນາະ ກະເປັນເຄື່ອງ ອືມ ສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນອາຫານເສີມ ແຕ່ວ່າຫຼັງ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າ ອ່າ ມາສ້າງ ອ່າ ສ້າງນ້ອງແຊນດີ້ທີ່ວ່າໄລຟ໌ແລ້ວ ເຮົາກະຈະມາປ່ຽນ ຊື່ເພຈ ແລ້ວເຮົາກໍຈະມາປ່ ຽນຂາຍສິນຄ້າ ໜຶ່ງມາແລກໆກໍຄືເຮົາຈະເນັ້ນເປັນ ອ່າ ສິນຄ້າທີ່ວ່າເປັນປະເພດຂອງກິນ ເພາະວ່າເຂົ້າກັບໂຕນ້ອງ
ອໍ ໃຫ້ເຂົ້າກັບໂຕແຊນດີ້ເລີຍ ມັນ ມັນຈະບໍ່ເຂົ້າກັບໂຕນ້ອງ ເພາະວ່ານ້ອງຍັງໃຊ້ ອ່າ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ແລະ ມັນ ມັນ ມັນກໍຈະເປັນການໂຄສະນາເກີນຈິງ ຖ້າວ່າເຮົາເອົາມາຂາຍເນາະ ກໍເລີຍວ່າຈະເນັ້ນເປັນພວກອ າຫານ ອ່າ ການກິນ ຕໍ່ມາກະຈະເປັນພວກເຄື່ອງໃຊ້ ເພາະວ່າພວກເຄື່ອງໃຊ້ນີ້ກໍນ້ອງເອງກະສາມາດໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ຄວາມໝາຍກັບພວກເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ພວກເຄື່ອງໃຊ້ ອ່າ ໃນບ້ານປະມານນີ້ ອື ເຈົ້າ ລະຊັ້ ນ ແຊນດີ້ນີ້ ຂາຍເຄື່ອງນີ້ ມີ ມີເຄື່ອງ ອ່າ ທີ່ເຮົາມັກເປັນພິເສດບໍ ຫຼືວ່າໄດ້ປຶກສາກັບນ້າບ່າວ ປຶກສາກັບພໍ່ແມ່ກ່ອນທີ່ວ່າເຮົາຈະເອົາມາລົງຂາຍທາງອອນລາຍນີ້ລະ
ໂດຍ ກະມີບາງຢ່າງທີ່ແຊນດີ້ມັກກະເອົາມາຂາຍເອງ ແລ້ວກະບາງຢ່າງທີ່ເບິ່ງກັບນ້າບ່າວວ່າ ອັນນີ້ລູກຄ້າໜ້າຈະສົນໃຈ ກະເລີຍເອົາມາ ໂດຍ ປະມານນີ້
ອັນ ຕ້ອງໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ ອັນນ່າ ປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນຊັ້ນເຖາະ ກ່ອນທີ່ວ່າຈະວາງຂາຍ ແມ່ນ
ເຈົ້າ ບັດນີ້ຂໍຖາມທັງສອງຄົນແຫຼະເນາະ ກ່ອນຈະໄລຟ໌ສົດຂາຍເຄື່ອງເທື່ອໜຶ່ງນີ້ ຕ້ອງມີການກະກຽມແນວໃດ ແບບ ອັນ ສຶກສາລະ ບອກລາຄາ ບອກຂໍ້ມູນຂອງສິນຄ້າຕ່າງໆກ່ອນໝົດເນາະ ຫຼືຈັ່ງໃດ ຢາກໃຫ້ເລົ່ າສູ່ຟັງແດ່ ອືມ ແມ່ນ ກໍຄືກ່ອນທີ່ວ່າເຮົາຈະໄລຟ໌ ເຮົາ ເຮົາກໍຈະແພລນ ເຮົາກໍຈະແພນວ່າມື້ນີ້ເຮົາຈະໄລຟ໌ຂາຍສິນຄ້າໂຕໃດເປັນພິເສດບໍ່ ຫຼືວ່າຈະກວມລວມເອົາເປັນຫຼາຍໆສິນຄ້າມາບາດດຽວ ເພາະວ່າຖ້ າ ຖ້າວ່າເຮົາ ອ່າ ເຮົາ ເຮົາຊອກສິນຄ້າມາໃໝ່ແລ້ວ ເຮົາກໍຈະບຣີບນ້ອງກໍຄືວ່າ ເອີ ມື້ນີ້ມີສິນຄ້າໂຕໃໝ່ມາ ເຮົາຕ້ອງ present ສິນຄ້າໂຕນີ້

ໂດຍ ໂອ ເປັນເຄື່ອງໄຟຟ້າບໍ່ ສ່ວນໃຫຍ່ຄົນເຂົ້າມາຊື້ແມ່ນບໍ່ ອືມ ເພາະວ່າ ເຈົ້າ ຊ່ວງ ຊ່ວງນີ້ຈະເປັນສິນ ສິນຄ້າທີ່ວ່າໄດ້ຂາຍດີກໍຄືເປັນປະເພດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ກໍຄືເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ເຈົ້າ ປະເພດໝໍ້ ປະ ເພດ ອ່າ ໝໍ້ ໝໍ້ແດງ ໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳ ປະມານນີ້ ໝໍ້ຊີ້ນດາດ ເພາະວ່າຊ່ວງນີ້ກໍອາກາດເລີ່ມໜາວ ໝໍ້ ໝໍ້ດາດຈະໄດ້ຂາຍດີ ອືມ ເຈົ້າ ບັດ ເອີ ແມ່ນ ບັດນີ້ເຮົາຕັ້ງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ອັນ ອອນລາຍນີ້ ຂາຍຢູ່ເຮືອນເລີຍບໍ່ເຈົ້າ ຫຼືວ່າມີ ບ່ອນ ອັນ ຮ້ານຢູ່ຕ່າງຫາກເນາະ ອ່າ ສຳລັບຕອນນີ້ແມ່ນ ອ່າ ເຮົາຈະ ອັນ ຂາຍຢູ່ເຮືອນ
ເຈົ້າ ອືມ ເພາະວ່າ ແຕ່ວ່າ ອ່າ ແຜນໃນອະນາຄົດກໍຄິດວ່າຕ້ອງມີສາງ ອືມ ຄື ໂອ້ ສາງ ທຳອິດນີ້ແມ່ນຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ວ່າອະນາຄົດ ຕອນນີ້ແມ່ນຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ວ່າໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ຊິ ຊິມີລະບົບສາງຄັກແນ່ເນາະ ໂດຍ ແມ່ນແລ້ວ ເພາະວ່າເຮົາ ຖ້າວ່າຖານ ຖານລູກຄ້າເຮົາເລີ່ມ ອ່າ ໜາຂຶ້ນ ແໜ້ນຂຶ້ນແລ້ວ ເຮົາ ເຮົາ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາສາງ ເພາະວ່າເວລາເຮົາສັ່ງເຄື່ອງມາແຕ່ລະລັອດນີ້

ທຳຄວາມກ້າຫານແດ່ ມີຄວາມກ້າຫານ ໂດຍ ລູກຄ້າເອັຟຫຼາຍຂຶ້ນ ແລ້ວຄວາມຍາກກະທຸກມື້ເນາະ ການຂາຍມັນກະ ບາງມື້ກະໄດ້ ບາງມື້ກະບໍ່ໄດ້ແດ່ເນາະ ອັນນີ້ກະຍອມຮັບເນາະ ແລ້ວກະ ມັນ ມັນກະເປັນເລື່ ອງທຳມະດາຢູ່ແລ້ວທີ່ບາງມື້ກະໄດ້ ບາງມື້ກະບໍ່ໄດ້ ເຮົາກະບໍ່ທໍ້ຢູ່ແລ້ວ ມັນກະໄດ້ຄືເກົ່າ ປະມານນີ້ ເພາະວ່າເຮົາສູ້
ອືມ ຕັ້ງແຕ່ວ່າຊິໄດ້ໜ້ອຍໄດ້ຫຼາຍເນາະ ບາງມື້ກະໄດ້ໜ້ອຍກ່ອນ ບາງມື້ກະໄດ້ຫຼາຍຕາມເປົ້າ ຫຼືວ່າລື່ນເປົ້າ ໂອ້ ເຈົ້າ ອືມ ແລ້ວຖາມເດີ້ຊິນດີ້ ຄັນໃຫຍ່ແລ້ວນີ້ ລູກຢາກເປັນຫຍັງ
ຄັນໃຫຍ່ ຊິນດີ້ຢາກເປັນແມ່ຄ້າອອນລາຍອັນດັບ 1 ເລີຍ ເພາະວ່າຝັນ ຊິນດີ້ຢາກເປັນແມ່ຄ້າອອນລາຍຢູ່ແລ້ວ ຢາກ ກະຕັ້ງເປົ້າໄວ້ເລີຍ ຫຼາຍອໍເດີເລີຍ ລ້ານລ້ານອໍເດີເລີຍ
ອືມ ລ້ານລ້ານ ປະມານຈັກອໍເດີ ເອົາລູກ ປະມານ ຕັ້ງເປົ້າໄວ້ປະມານ ປະມານເປັນໝື່ນອໍເດີ ເປັນແສນອໍເດີເລີຍ ອືມ ເອົາ ເຮັດຜູ້ດຽວໄດ້ບໍ່ ເອົາ ສົມມຸດວ່າເປັນແສນອໍເດີ ເປັນໝື່ນອໍເດີ ຈັ່ງ ຊິນດີ້ຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ໂ ດຍ ເຮັດຈັ່ງໃດເນາະ ກະຊິ ໂດຍ ນ້າບ່າວກັບຊິນດີ້ກະຊິຊ່ວຍກັນ ຄອບຄົວກະຊິຊ່ວຍກັນ ມັນກະໄດ້ຢູ່ແລ້ວ

ເຈົ້າ ໂດຍ ອືມ ຖ້າໄລຟ໌ສົດເນາະ ຕອນເຊົ້າຊິນດີ້ໄປໂຮງຮຽນ ແລ້ວກະຕອນແລງມາ ຖ້າໄລຟ໌ສົດ ຊິນດີ້ກະມາໄລຟ໌ສົດ ແມ່ນ ຖ້າແພັກເຄື່ອງ ຊິນດີ້ໄປໂຮງຮຽນຕອນເຊົ້າ ເພາະວ່າແມ່ຊິນດີ້ຫັ້ນແພັກເຄື່ອງຕອນ ເຊົ້າຢູ່ແລ້ວເນາະ ບັດຊິນດີ້ເລີກໂຮງຮຽນມາຕອນແລງກະຊ່ວຍແມ່ແພັກເຄື່ອງ ແລ້ວກະ ໂດຍ
ອື ຖືວ່າອັນບໍ່ມີເວລາໄປຫຼິ້ນນຳໝູ່ນຳຄູ່ເລີຍເນາະ ໄປໂຮງຮຽນແລ້ວກໍມາເຮັດວຽກຫາເງິນແບບຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍນີ້ເນາະ ເຈົ້າ ເນາະ ໂດຍ ແມ່ນ ອືມ ດົນປານໃດໃນການຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍນີ້ແຊນດີ້ ລູກ
ປະມານ
ເວລາອາດຈະເປັນເວລາລາຍການໜຶ່ງປະມານ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ແມ່ນ ປະມານ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ຖ້າຂາຍດີກໍປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງເລີຍ ໂອ້ ແບ່ງແບ່ງເວລາຫຼິ້ນຈັ່ງໃດ ໄດ້ເວລາໄປຫຼິ້ນກັບໝູ່ກັບຫຍັງ ເຮົາໄດ້ແບ່ງເວລາຈັ່ງ ໃດລູກ
ໂດຍ ຖ້າ ຖ້າພັກຜ່ອນ ຖ້າມື້ພັກຜ່ອນເນາະ ແຊນດີ້ກະ ອື ໄປຫຼິ້ນນຳໝູ່ແດ່ ໂດຍ ໄປ ໄປແປັບດຽວ ແມ່ນ ໄປເບິ່ງໜັງບໍ່ ໄປແປັບດຽວ ເຫຼືອນັ້ນກະ ໄລຟ໌ສົດ ໂດຍ ໂອ້ ບໍ່ດົນຊັ້ນເທາະ ແບ່ງເວລາ ອືມ ໂດຍໆ ເຈົ້າ ອັນ ບາດນີ້ ນອກ ນອກຈາກວ່າເພິ່ນໄລຟ໌ສົດຂາຍເຄື່ອງແລະ ເພິ່ນກໍມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ວ່າປະທັບໃຈແມ່ນບໍ່ ຕາມທີ່ວ່າເອື້ອຍຕິດຕາມເພຈຂອງແຊນດີ້ມາເນາະ ເພິ່ນ ຕອນນີ້ເພິ່ນກຳລັງປຸກເຮືອນຢູ່ໃດ໋ນີ້ນາ ຈາກນ້ຳພັກນ້ຳແຮງ ຂອງການຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ຢາກໃຫ້ແຊນດີ້ເວົ້າກ່ຽວກັບການປຸກເຮືອນສູ່ຟັງແດ່ເນາະ ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ໄປຮອດຂັ້ນໃດແລ້ວ
ໂດຍ ເຮືອນແຊນດີ້ເນາະ ຕອນນີ້ກະຍັງບໍ່ແລ້ວເທື່ອ ແຕ່ຕອນນີ້ກະໃສ່ເພດານຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເນາະ ແລ້ວກະຍັງເຫຼືອແຕ່ທາສີ ແລ້ວກະໃສ່ບານປະຕູ ໂດຍ ໃສ່ບານປະຕູ ແລ້ວກະໃສ່

ຖາມນ້າບ່າວແດ່ ໃນຖານະເປັນຜູ້ປົກຄອງ ມີການວາງແຜນອະນາຄົດຂອງແຊນດີ້ໄວ້ຈັ່ງໃດ
ອ່າ ສຳລັບແຜນ ແຜນກໍຄື ຕອນນີ້ ອ່າ ເພິ່ນເປັນເດັກນ້ອຍ ແຕ່ວ່າຄວາມຄິດຂອງເພິ່ນກໍຄືແບບເປັນ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ຢາກຫາເງິນຊ່ອຍພໍ່ແມ່ ແລ້ວກໍປຸກເຮືອນ ອ່າ ເຮືອນທີ່ກຳລັງປຸກກໍຄືເປັນນ້ຳພັກນ້ຳແຮງຂອງເພິ່ນ ເລີຍ ແລ້ວກໍຄືເພິ່ນຢາກໃຫ້ເຮືອນແລ້ວໄວໆ ກໍຄືເຮົາກໍ ແຜນ ແຜນຂອງເຮົາກໍຄືຊັບພອດ ຫາສິນຄ້າທີ່ວ່າຊິເຮັດຈັ່ງໃດເປັນສິນຄ້າທີ່ວ່າລາຄາຖືກ ແຕ່ວ່າດີ ມີຄຸນນະພາບ ທີ່ເຮົາຊອກ ອ່າ ສັນຫາມາໃຫ້ລູກຄ້າ ເພື່ ອຊິໃຫ້ ອ່າ ລູກຄ້າຊື້ໄປແລ້ວກັບມາຊື້ຊ້ຳ ແລ້ວແຜນໃນອະນາຄົດກໍຄື ອ່າ ເພິ່ນຕ້ອງຮຽນ ຈັ່ງໃດກໍເພິ່ນຕ້ອງຮຽນໃຫ້ຈົບຢູ່ແລ້ວ ຈົບ ຈົບແລ້ວກໍຕ້ອງຮຽນຕໍ່ ລະກໍ ແຕ່ວ່າການ ການຂາຍເຄື່ອງ ອ່າ ຖາມເພິ່ນ ເປັນຄວ າມຝັນຂອງເພິ່ນ ກໍຄືທັງຮຽນໄປນຳທັງຂາຍໄປນຳ ກໍຊິປະມານນີ້ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບັດນີ້ຂໍອະນຸຍາດຖາມໃນຄອບຄົວຂອງແຊນດີ້ເນາະ ເປັນຈັ່ງໃດ ການຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍນີ້ມີແຕ່ແຊນດີ້ຜູ້ດຽວບໍ່ ຫຼືວ່າມີເອື້ ອຍອ້າຍນ້ອງມາຊ່ວຍນຳໂຕນີ້ ອືມ ອ່າ ສຳ ສຳລັບໄລຟ໌ສົດແມ່ນຈະເປັນແຕ່ໂຕນ້ອງໄລຟ໌ຜູ້ດຽວ ແຕ່ວ່າຫຼັງບ້ານ ຫຼັງບ້ານກໍຄື ເວລາໄລຟ໌ສົດຂາຍແລ້ວເຮົາຈະມີອໍເດີ ເຮົາຈະເຄຍອໍເດີໃຫ້ລູກຄ້າ ກໍຄືຕອນນີ້ກໍຈ ະເປັນຄອບຄົວ ເປັນຄອບຄົວທີ່ວ່າຊ່ອຍກັນ
ອືມ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ອືມ ອັນນີ້ຢູ່ບ້ານ ບ້ານໃດນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຫວະ ໂດຍ ແມ່ນລະ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບ້ານນ້ອງແຊນດີ້ ອ່າ ຈະຢູ່ ອ່າ ບ້ານພັນໝັ້ນ

ຖ້າວ່າຖາມວ່າຕອນເລີ່ມຕົ້ນເປັນແນວໃດ ເຮົາກໍບໍ່ຄິດວ່າສິມາຮອດຈຸດນີ້ ກໍຄືທຳອິດກະຂາຍ ເຮົາ ເຮົາກະຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍທົ່ວໄປ ແຕ່ກະເຮົາບໍ່ ບໍ່ຄິດວ່າມັນ ມັນສິມາຮອດຈຸດນີ້ໄດ້ຫັ້ນນະ ແລ້ວກໍ ກໍຖືວ່າພູ ມໃຈ ແລ້ວກໍດີໃຈທີ່ວ່າມາຮອດຈຸດນີ້ໄດ້ ອື ອືມ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ອືມ

ເອີ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໄດ້ປະມານນີ້ ໂດຍ ຖ້າຝັນເຮົາໄປຮອດໃສ ເຮົາກະໄປຮອດນັ້ນແນ່ນອນ ຄືນ້ອງແຊນດີແນ່ນອນ ບາງຄົນນະເຫັນແຊນດີໄລສົດນະ ກໍໄປໄລສົດ ໂດຍ ໄປໄລສົດ ຂໍພໍ່ແມ່ໄລສົດ ແມ່ນ ບາງຄົນເນ າະ ບາງພໍ່ໆແມ່ໆກໍຢາກໃຫ້ລູກໄລສົດຂາຍເຄື່ອງເກັ່ງຄືນ້ອງແຊນດີ ກໍໄປບອກ ລູກໄລສົດ ແຕ່ລູກບາງຄົນກໍບໍ່ຢາກຄືແຊນດີ ແມ່ນ ເພິ່ນກະໄປບັງຄັບ ແຕ່ແຊນດີກະຢາກບອກວ່າ ຖ້າໃຜຢາກເຮັດຢູ່ແລ້ວນະ ກະສິ ຄືແຊນດີດອກ ກະສິໄປລາກຂາຍເຄື່ອງເອງ ແມ່ນ ເພາະວ່າຄວາມຝັນແຊນດີນະຢາກເປັນແມ່ຄ້າອອນລາຍຢູ່ແລ້ວ ໂດຍ ໂດຍ ແລ້ວກະສຸດທ້າຍນີ້ເນາະ ແຊນດີຢາກບອກພໍ່ໆແມ່ໆວ່າ

ແຊປະສົບການເລື່ອງການຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍເນາະສູ່ຟັງ ແລ້ວກໍຂໍໃຫ້ແຊນດີປະສົບຜົນສຳເລັດດັ່ງທີ່ຕັ້ງໄວ້ເດີ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ແລ້ວກໍຂໍໃຫ້ຄອບຄົວປະສົບຜົນສຳເລັດເຊັ່ນດຽວກັນເດີ ແລ້ວກໍພ້ອມທັງນ້າ ບ່າວນຳ ຂອບ ຂອບໃຈແຊນດີ ແລ້ວກໍນ້າບ່າວ ເຈົ້າ ເປັນຈັ່ງໃດສຸຂັນນາ ຟັງແມ່ຄ້ານ້ອຍ
ແມ່ຄ້ານ້ອຍໄດ້ຄວາມຮູ້ໄດ້ບົດຮຽນໄປນຳເນາະ ແລ້ວກໍຟັງແລ້ວກໍອິນໄປນຳກັບການຂາຍເຄື່ອງຂອງເພິ່ນ ແມ້ກະທັ້ງເຮົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເອງນະ ເຮົາຍັງຮູ້ສຶກວ່າເຮົາໄດ້ຮຽນຈາກລາວ ຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ ຢ່າ ສິໄປວ່າແຕ່ຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ ແຕ່ວ່າເຮົາຜູ້ສຳພາດນີ້ ເຮົາກໍຍັງຮູ້ສຶກພູມໃຈ ເຮົາກໍຍັງຮູ້ສຶກແບບອຶ້ງ ຫຼື ຄື ຄືວ່າ ຖືວ່າເຮັດ ລາວສາມາດເຮັດໄດ້ດີ ເບິ່ງແລ້ວຫັ້ນນະ ເອີ ເຈົ້າ ກໍບວກກັບພອນສະຫວັນນຳເນາະ ກັບ ຄວາມຮັກຂອງລາວຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ແລ້ວກໍພອນສະຫວັນ ເຈົ້າ ແລ້ວຈົນວ່າຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ຈົນວ່າສາມາດສ້າງເຮືອນໃຫ້ຄອບຄົວ ໃກ້ສິໄດ້ຢູ່ແລ້ວເນາະ ດ້ວຍນ້ຳພັກນ້ຳແຮງຂອງລາວເອງ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ພ ອນສະຫວັນ ຄວາມຊອກຮູ້ ແລ້ວກໍປະກອບກັບ ຄອບຄົວມີການຜັກດັນສົ່ງເສີມ ອາ ຕົວນີ້ເປັນແຮງ ແຮງຍູ້ໜູນໃຫ້ເດັກນ້ອຍສາມາດສະແດງ ອາ ທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ດີ ຈົນສາມາດສ້າງປະໂຫຍດ ເປັນເງິນເ ປັນຄຳຊະເນາະ ອື ເຈົ້າ ຢ່າພາດ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຟັງ ລາຍການຂ່າວປະຈຳສັບປະດາ ພອດແຄສຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລ້ວກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ມື້ນີ້ເຮົາ 2 ຄົນລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ